SBS Radio ລາວ ປະຫວັດສາດລາວຍຸກໃໝ່ມີຢູ່ວ່າ ອົງການຈັດຕັ້ງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນພະລາຊະອານາຈັກລາວ ແລະ ພະລາຊະອານາຈັກລາວເອງ ຖືກຄອມມິວນິດໃນລາວກືນກິນໝົດກ້ຽງ ກັບກາຍມາເປັນສາທາລະນ ະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນວັນທີ 2 ເດືອນທັນວາ ປີ 1975 ຕໍ່ແຕ່ນັ້ນມາ ຕາມທີ່ຊາບກໍມີການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ຕ້ານພັກລັດຄອມມິວນິດລາວຂຶ້ນ ໂດຍທີ່ທົ່ວໄປແລ້ວຮຽກກັນວ່າກູ້ຊາດລາວ ເລີຍມີກຳລັງກູ້ຊາດ ແບບບໍ່ມີຫົວອັນແທ້ຈິງ ລາມກັນໄປຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ແຕ່ເໜືອຕະຫຼອດໃຕ້ ແຕ່ແລ້ວ ຜູ້ນຳຕ່າງໆຂອງກຸ່ມກອງຂອງການກູ້ຊາດລາວນັ້ນ ກໍຄ່ອຍໆໝົດໄປໃນແບບໃດແບບໜຶ່ງ ໃນທີ່ສຸດກໍເປັນອັນວ່າການກູ້ຊາດ ລາວໂດຍລຳແຂ້ງລຳຂາ ເອົາຫົວເປັນເດີມພັນ ກໍໝົດໄປໃນທ້າຍສະໄໝ 80 ເຫຼືອແຕ່ເສືອກະດາດໃນປະເທດທີ 3 ແຕ່ວ່າການທີ່ຕີເອົາທ່າດ່ານວັງເຕົ່າໃນແຂວງຈຳປາສັກນັ້ນ ມັນບໍ່ແມ່ນຂອງທຳມະດາ ອັນທີ່ຈິ ງແລ້ວມັນມີເຫດມີຜົນຢ່າງຊັດເຈນ ແຕ່ບໍ່ສຳເລັດ ແລະ ຂ່າວ ຂ່າວຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຕີທ່າດ່ານວັງເຕົ່ານັ້ນ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ອາດແມ່ນການປົກປິດ ຫຼື ປິດບັງຄວາມຈິງທີ່ມີຢູ່ ທີ່ມີເຍື່ອໃຍໄປຮອດໄປເຖິງຂ່າວທີ່ຮາ ນອຍຕີຂະແມແດງແຕກອອກໄປຈາກກຸງພະນົມເປັນ ມື້ໜຶ່ງ ຫຼື 2 ມື້ ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ປາກົດວ່າການທີ່ຮຽກວ່າກູ້ຊາດລາວໂດຍຄົນລາວໃນປະເທດທີ 3 ນັ້ນ ຍັງມີຊີວິດຊີວາຢູ່ ໂດຍວິທີການນອນນັ່ງກິນຢູ່ໃນຕ່າງປະເ ທດ ອາໄສກະດາດເປັນເດີມພັນ ແຕ່ບັດນີ້ປາກົດວ່າການກູ້ຊາດນັ້ນຫັນຫົວເຂົ້າກັນໄດ້ ໃນຂັ້ນໃດຂັ້ນໜຶ່ງແລ້ວ ຄືມີການສະມາຄົມສາມັກຄີກັນ ວາດແຕ່ງນະໂຍບາຍອັນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນອອກມາ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມີໂອກ າດໄດ້ສຳພາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ທ່ານເດດ ສີສົງລັດ ປະທານຂອງອົງການເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕລາວ ຂໍສຳພາດທ່ານກ່ຽວກັບເອກະສານທີ່ສຳຄັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຊາບວ່າ ອົງການຈັດ ຕັ້ງທີ່ມີຊື່ວ່າ ຮລສປ ຄືອົງການຮ່ວມລາວເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕລາວນີ້ກໍ ທີ່ວ່າມີອົງການຈັດຕັ້ງໃຫຍ່ຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ວ່າມີ 13 ອົງການພົວພັນ ຫຼືວ່າຮ່ວມກັນນີ້ນະ ໄດ້ຂຽນເອກະສານການເ ມືອງອັນໜຶ່ງ ທີ່ພາສາອັງກິດຮຽກວ່າ political document ອັນນີ້ນີ້ ຂໍໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງໄດ້ວ່າ ມັນແມ່ນເອກະສານຫຍັງເກາະ ອົງການໂຮມລາວເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕຫັ້ນ ໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ເມືອງມິນີໂຊຕາ ສະຫະລັດອ າເມລິກາ ໃນເດືອນ 9 ປີ 2020 ໂດຍມີ 13 ອົງການເຂົ້າຮ່ວມກັນ ເອີ້ນວ່າອົງການພາຄີ ເປັນອົງການໜຶ່ງທີ່ໂຮມກັນ ແລ້ວເອີ້ນວ່າອົງການໂຮມລາວເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ ດຽວນີ້ໄດ້ປີໜຶ່ງແລ້ວ ພວກເຮົາ ໄດ້ສາມັກຄີກັນໃນສີ່ທະວີບ ອາເມລິກາ ການາດາ ຢູໂຣບ ແລະກະ ອອສເຕຣເລຍ ນິວຊີແລນນີ້ ໄດ້ສ້າງປຶ້ມ ເອີ້ນວ່າ political document ຫຼື ເອກະສານການເມືອງ ເປັນທິດທາງເພື່ອການຕໍ່ສູ້ທັບມ້າງພັກຄອມມິວນິດຢູ່ໃນລາວ ຄັ ນ ຄັນ ຄັນເວົ້າວ່າແມ່ນເອກະສານເພື່ອທັບມ້າງນີ້ນະ ເປັນຫຍັງທີ່ວ່າຕັ້ງຊື່ວ່າອົງການ ແມ່ນຫຍັງກໍ ຮ່ວມເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນລາວ ສົມມຸດວ່າໄປຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານ ຕໍ່ສູ້ເອົາປະຊາທິປະໄຕໃນລາວ ວັນນີ້ພັກລັດເພິ່ ນມອບປະຊາທິປະໄຕໃຫ້ ແລ້ວກະແປວ່າສິ້ນສຸດຕົວ ກະແປວ່າເອົາບ້ານເມືອງບໍ່ໄດ້ຕົວ ຢູ່ໃນປຶ້ມນີ້ ມັນເວົ້າເຖິງຄວາມບົກຜ່ອງຂອງພັກແລະລັດ 45 ປີ ແລ້ວກະທິດທາງວ່າຖ້າວ່າມີການປ່ຽນແປງຫັ້ນ ປະເທດຊ າດຊິເປັນຈັ່ງໃດ ຊິປົກຄອງແບບໃດ ປະຊາຊົນຈັ່ງຊິມີຢູ່ມີກິນ ປະເທດຊາດຈັ່ງຊິຈະເລີນກ້າວໜ້າ ມັນກະມີຢູ່ໃນປຶ້ມຫົວນີ້ໝົດ ປຶ້ມນີ້ມີຈັກໃບໜ້າເນາະ ມີ 54 ໜ້າ ຢູ່ອົດສະຕຣາລີນີ້ ເພາະວ່າເຮົາພິມແຕ່ພາສາລາວກັ ບພາສາອັງກິດ ບໍ່ໄດ້ເອົາພາສາຝຣັ່ງມາໃສ່ ປຶ້ມນີ້ມີສາມພາສາ ພາສາລາວ ພາສາອັງກິດ ພາສາຝຣັ່ງ ຢູ່ອອສເຕຣເລຍນີ້ພິມພາສາລາວກັບພາສາອັງກິດ ອື ກະແປວ່າເວົ້າວ່າມີສາມພາສາເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ທາ ງຊິດນີນັ້ນໄດ້ພິມມາ 500 ຫົວແລ້ວ ມີຢູ່ໃນກຳມືແລ້ວ 500 ຫົວ ແຕ່ວ່າເລື່ອງທີ່ວ່າ ຂຽນໄວ້ ຫຼືວ່າບັນທຶກໄວ້ຢູ່ໃນປຶ້ມນີ້ນະ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າ ດັ່ງທ່ານເວົ້າແມ່ນຄວາມລົ້ມຈົມຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຊົນລາວ ຫຼືວ່ າພັກຄອມມິວນິດລາວ ທີ່ເປັນມາຕັ້ງແຕ່ 1975 ເປັນຕົ້ນມານີ້ ແລ້ວກະວາດແຕ່ງ ຫຼືວ່າຊີ້ແຈງນະໂຍບາຍໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປວ່າຊິເຮັດຈັ່ງໃດສຳລັບພື້ນແຜ່ນດິນລາວນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຖືກວາດແຕ່ງຂຶ້ນມາແບບໃດກັນເນາະ ຕ ອນນີ້ເຮົາໃຫ້ຂໍ້ມູນຕໍ່ບັນດາພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ທີ່ມາເກີດໃຫຍ່ຢູ່ປະເທດນອກ ປະເທດທີສາມນີ້ ເຮົາເຮັດພາສາອັງກິດຂຶ້ນມາ ພາສາລາວຂຶ້ນມາ 4 ຈຸດບົກຜ່ອງ ວ່າພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາ ວນັ້ນໄດ້ມອບ ເມື່ອອັນນັ້ນນີ້ ແມ່ນໆ ເວົ້າກັບຄືນໄປອັນເກົ່າ ຄືມື້ກີ້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຖາມວ່າ ອັນ ການຂີດຂຽນ ຫຼືວ່າແຕ່ງນະໂຍບາຍ ຫຼືວ່າເລົ່າກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆ ຢູ່ໃນປຶ້ມຫົວນີ້ນີ້ນະ ແມ່ນໆ ແມ່ນຖືກວາດແຕ່ງຂຶ້ນມາ ແບບໃດ ມີຄະນະກຳມະການປະກອບທັງສີ່ທະວີບ ສາມທະວີບບໍ ຫຼືວ່າແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ແມ່ນຄວາມເປັນເອກະພາບກັນລະຫວ່າງທີມອາເມລິກາ ການາດາ ທີມຢູໂຣບ ກັບທີມອັນ ອອສເຕຣເລຍ ນິວຊີແລນ ອ າໄສເວລາສີ່ເດືອນ ປະຊຸມກັນຈັ່ງຄ່ອຍອັນນະ ຕົກລົງກັນໄດ້ ແລ້ວກ່ຽວກັບທີ່ວ່າຕົກລົງກັນໄດ້ແລ້ວ ແມ່ນໆພວກທີ່ວ່າມາຈຸ້ມກັນ ມາປຶກສາຫາລື ມາຕົກລົງກັນຂຽນປຶ້ມຫົວນີ້ຂຶ້ນມາຈົນສຳເລັດນີ້ລະ ແມ່ນເຂົາເຈົ້ າມີຄວາມສາມາດປານໃດ ຫຼືໃນດ້ານໃດເນາະ ພວກທີ່ມາໂຮມກັນນີ້ ແມ່ນພວກທີ່ເຄີຍຕໍ່ສູ້ມາ 40 ປີ ຕັ້ງແຕ່ 75 ມາ ຕົວຢ່າງຂ້າພະເຈົ້າເອງ ຕົວຢ່າງນາຍພົນສຸດໃຈບໍ ເຈົ້າຄຳຫຼວງບໍ ອາວັນລັງຄຳສຸກບໍ ທ່ານເຄືອບ ບໍ ແລ້ວກະທ່ານສີສຸກ ໜ່ວຍບໍ່ກອງບໍ ທ່ານດອກເຕີ ອັນ ສົມບູນ ທໍລະນິນບໍ ແມ່ນພວກອັນອາວຸໂສນີ້ ຊຶ່ງຮູ້ຈັກສະພາບການຕັ້ງແຕ່ກ່ອນມາຮອດຊູ່ມື້ນີ້ ເປັນຜູ້ຄິດຄົ້ນ ອັນ ແລ້ວກະອີງໃສ່ອັນ ບົດລາຍງານຂອງສະຫະປະ ຊາຊາດ ຂອງ World Bank ຂອງ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາເກັບກຳໄດ້ ແຕ່ວ່າ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຟັງເບິ່ງທ່ານເວົ້າແບບສັ້ນໆ ໂດຍທີ່ວ່າບໍ່ໄດ້ເຈາະຈີ້ມເລິກນີ້ແມ່ນວ່າ ພວກທີ່ວ່າຊ່ຽວຊານທັງຫຼາຍ ຫຼືວ່າມີຄວາມປະສົບກາ ນຕ່າງໆ ທີ່ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງນີ້ແມ່ນວ່າ ມາຄົ້ນຄວ້າຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດພີ້ ເບິ່ງຢູ່ອິນເຕີເນັດບໍ ຫຼືວ່າໄປເກັບເອົາເອກະສານຈາກບ່ອນນັ້ນບ່ອນນີ້ມາອ່ານ ແລ້ວກະມາພິຈາລະນາເບິ່ງ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີຄົນພື້ນຖານຢູ່ໃນ ພື້ນແຜ່ນດິນລາວພຸ້ນ ມາເວົ້າມາວ່າໃຫ້ຊາບນຳແມ່ນບໍ່ ເອກະສານສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຢືນຢັນມານັ້ນແມ່ນອອກມາຈາກພາຍໃນໝົດ ເຂົາເຈົ້າສົ່ງຂ່າວມາທາງພີ່ທາງນ້ອງ ທາງລັບທາງຕົງ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນຂໍ້ມູນ ຢືນຢັນກັບໂຕຈິງ ທີ່ ທີ່ເຮົາເຫັນເອກະສານຢູ່ໃນ ອັນ ບົດລາຍງານຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື World Bank ຫຼື ອົງການ ອັນ UNDP ອັນ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງນັ້ນແມ່ນສ່ວນປະກອບ ທາງໃນພຸ້ນເປັນຈຸດໜັກ ເພາະເຮົາຕ້ອງເວົ້າຄວາມຈິ ງ ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ເຮົາເປີດເຜີຍບໍ່ໄດ້ ແລະ ຄົນຢູ່ໃນກະບໍ່ຢາກເປີດເຜີຍ ແຕ່ຂໍ້ມູນອອກມາຈາກພາຍໃນພຸ້ນໝົດ ຊຶ່ງວ່າຢືນຢັນວ່າ ສິ່ງທີ່ສະພາຊາດຂຽນມາຫັ້ນແມ່ນຄວາມຈິງໝົດ ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງກ້າມາຂຽນ ລົງໄດ້ ບໍ່ວ່າປະເທດໃດຂຽນເລື່ອງກ່ຽວກັບສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຫຼືວ່າລາວເຮົາໃນສະໄໝກ່ອນ ສະໄໝນີ້ ຫຼືວ່າໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປນີ້ ຄັນຊິເວົ້າທີ່ແທ້ແລ້ວ ໃນນາມເປັນຄົນລາວ ເລືອດລາວ ແລ້ວກໍເຄີຍຢູ່ໃນເມືອງລາວ ຊິ ມັນ ມັນ ມອງເບິ່ງແລ້ວນີ້ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ຕົງທ່ຽງ 100% ມັນຍັງຂາດຕົກບົກພ່ອງ ຍົກຕົວຢ່າງ ເລື່ອງທີ່ວ່າກຳລັງກູ້ຊາດໄປຕີວັງເຕົ່າຈັ່ງຊີ້ ເທົ່າມື້ນີ້ນີ້ ກໍຍັງບໍ່ບອກຄວາມຈິງ ສິ່ງທີ່ຮຽນຊາບ ນີ້ແມ່ນທີ່ວ່າ ຖືກຫຼອກລວງຈາກຕ່າງປະເທດ ຫຼືວ່າ ການຫຼອກລວງມາຈາກພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ແລ້ວກະຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ວ່າ ກູ້ຊອກກູ້ຊາດໃນສະໄໝກ່ອນຄືກັນ ຍົກຕົວຢ່າງ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພະນະທ່ານ ອິນ ແປງ ສຸລິຍະໄທ ຈັ່ງຊີ້ນະ ກໍບໍ່ຮູ້ຮອດວ່າ ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບຂອງເພິ່ນເປັນຄົນແບບໃດ ຢູ່ໃສ ໜ້າຕາແບບໃດກໍຍັງບໍ່ຮູ້ຊ້ຳ ແຕ່ວ່າເອົາມາປະກາດວ່າເປັນຜູ້ບັນຊາການສູງສຸດຂອງກອງທັບຂອງເພິ່ນນີ້ນະ ແລ້ ວກະໄດ້ສົ່ງທ່ານ ຈີ ມາປະເທດອົດສະເຕເລຍນີ້ ມາສືບສວນເບິ່ງຈາກຜູ້ທີ່ວ່າຮູ້ດີ ຊັ້ນນະ ອັນນີ້ນີ້ ມັນ ມັນເປັນການຂາດຕົກບົກພ່ອງ ແລະ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ວ່າ ຄະນະກຳມະການ ຫຼືວ່າພວກຊ່ຽວຊານທີ່ທ່ານກ່າວ ເວົ້າມາ ເອົາເອກະສານຕ່າງໆມາສຶກສາເບິ່ງ ແລ້ວກໍມາຂຽນວາດແຕ່ງນະໂຍບາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບສະພາບການນີ້ນະ ພວກເພິ່ນໄດ້ພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພວກເພິ່ນນຳມາສຶກສາ ແລ້ວກະມ າປະກອບ ຫຼືວ່າຂຽນອອກມາຫັ້ນ ແມ່ນຄວາມຈິງແທ້ ແລ້ວກະຖືກກັບສະພາບການຢູ່ໃນລາວບໍ ເພາະວ່າມັນອາດຈະເປັນຂ່າວປອມ fake news ຫັ້ນນະ ຄັນຖ້າຊິເວົ້າມາກໍ ການຕໍ່ສູ້ກັບພັກຄອມມິວນິດລາວດຽວນີ້ກັບສະ ໄໝກ່ອນ ມັນປ່ຽນຮູບປ່ຽນແປງຫຼາຍ ການຕໍ່ສູ້ສະໄໝກ່ອນນັ້ນ ມັນກະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມແຂ່ງຂັນກັນລະຫວ່າງພາຍນອກກັບພາຍນອກ ແລ້ວກະຍາດແຍ່ງເອົາຜົນງານອັນນັ້ນອັນນີ້ ແຕ່ສູ່ມື້ນີ້ມັນບໍ່ເປັນແບບນັ້ນ ແລ້ວ ພວກເຮົາມີຄວາມສາມັກຄີກັນ ແລ້ວກະມີຄວາມສຳພັນກັບ ຂ່າວພາຍໃນ ຊຶ່ງຢືນຢັນເປັນຄວາມຈິງ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຝັນ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ແຕ່ງ ປັ້ນແຕ່ງຂຶ້ນມາ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງນີ້ based on ຄວາມຈິງ ທີ່ວ່າປະຊາຊົນທ າງໃນລາຍງານມາ ພ້ອມກັບເອກະສານຢືນຢັນຈາກທາງນອກ ຄັນ ຄັນທ່ານເວົ້າແບບນີ້ນີ້ ຂໍຖາມຈັ່ງຊີ້ວ່າ ຢ່າຖືວ່າເປັນການໂຈມຕີ ຫຼື ປະນາມແນວໃດ ແນ່ນອນລະ ລາວນອກນີ້ ຫຼືວ່າລາວໃນ ກໍຢ່າ ແມ່ນວ່າ ໂອ້ຍ ແມ່ນສອງສາມຄົນມາຫົວຈຸ້ມກັນນະ ແຕກແຍກກັນປານປູຢູ່ໃນກະດົ້ງ ແລ້ວມັນຊິມາເຮັດຫຍັງໄດ້ ເມື່ອເວົ້າວ່າແບບນີ້ແລ້ວນີ້ ຂໍຖາມວ່າ ພວກທີ່ວ່າ ຫຼືວ່າຄະນະກຳມະການທີ່ວ່າມາຂຽນນະໂຍບາຍ ຫຼືວ່າປຶ້ມອັນ ນີ້ອອກມານີ້ນະ ແມ່ນຕາງໜ້າທຸກອົງການຈັດຕັ້ງຫຼືບໍ່ ເອົາ 13 ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ພວກເຮົາໂຮມກັນນີ້ນະ ແຕ່ວ່າ 13 ອົງການນີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນຍັງໜ້ອຍເດ ມັນມີຫຼາຍກວ່ານັ້ນແທ້ໆເດີ້ ອັນນີ້ເປັນການລິເລີ່ມ ອັນນີ້ເປັນກ ານກໍ່ຂຶ້ນມາ ເພາະແຕ່ກ່ອນມັນບໍ່ເຄີຍມີຈັກເທື່ອເດ້ ເຮົາກໍ່ຂຶ້ນມາໄດ້ 13 ອົງການນີ້ແມ່ນດີທີ່ສຸດແລ້ວ ແລ້ວທຸກຄົນນັ້ນເອົາຫົວມາຈຸ້ມກັນ ໂດຍທີ່ວ່າປ່ຽນແປງຈາກຮູບເກົ່າມາຮູບໃໝ່ນີ້ ອົງການຮົ່ມລາວເພື່ອສັນຕິ ພາບ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕນີ້ ເຮົາເຮັດໄດ້ຊ່ຳນີ້ ອັນອັນນີ້ ອັນນີ້ພະພວກເຮົານີ້ມີຄວາມພາກພູມໃຈວ່າ ເຮົາມີຄວາມສາມັກຄີກັນໄດ້ຂະໜາດນີ້ ໂຮມກັບພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເມືອງລາວ ຊຶ່ງສົ່ງຂ່າວມາ ໃຫ້ພວກເຮົາວ່າ ສ ະພາບການຢູ່ເມືອງລາວຫັ້ນ ໃຜກະຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າມັນ ມັນບໍ່ແມ່ນປະເທດລາວແລ້ວດຽວນີ້ນະ ສ່ວນໜຶ່ງກະເປັນຂອງຈີນ ສ່ວນໜຶ່ງກະເປັນຂອງຫວຽດ ເພາະສະນັ້ນ ການລິເລີ່ມພວກເຮົານີ້ ພວກເຮົາມີຄວາມພູມ ໃຈວ່າ ເຮົາເຮັດໄດ້ຂະໜາດນີ້ຕອນນີ້ ມັນກະເປັນການພາກພູມໃຈ ຫຼືວ່າມີຄວາມສຳເລັດເຖິງຂັ້ນນີ້ວ່າຊັ້ນເຖາະ ທີ່ວ່າລາວນອກແຕກແຍກກັນ ແລ້ວມັນສຳເລັດເຖິງປານນີ້ ກະແປວ່າ ເປັນຄວາມສຳເລັດອັນ ຍິ່ງໃຫຍ່ ແຕ່ວ່າປະຫວັດສາດລາວເຮົານີ້ ມັນມັນມັນມັນເຮັດຫຍັງນີ້ມັນບໍ່ຮອບຄອບໄດ້ ອັນຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈນີ້ກໍ ຫຼືວ່າສຶກສາເບິ່ງມານີ້ ມັນມັນມັນບໍ່ຮອບຄອບ ຢ່າວ່າຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າຖືກ ຂໍໃຫ້ຖືວ່າເປັ ນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຫຼືວ່າຂ້າພະເຈົ້າມອງເຫັນແບບນັ້ນ ຍົກຕົວຢ່າງ ສຶກສົງຄາມໃນລາວນີ້ແມ່ນວ່າ ຕໍ່ສູ້ກັນມາຈົນຮອດປີ 1975 ລະຝ່າຍກອມມູນິດເປັນຜູ້ຊະນະນີ້ ແມ່ນວ່າມັນເລີ່ມຂຶ້ນແບບທີ່ວ່າເປັນການຂາດ ຕົກບົກພ່ອງ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າມີປະຊຸມກັນຢູ່ທີ່ເມືອງວິນ ເອີ້ນເອົານັກກູ້ຊາດຕໍ່ຕ້ານຝຣັ່ງເສດນັ້ນ ຫຼືວ່າຍີ່ປຸ່ນກະດີນີ້ ໄປປະຊຸມກັນເພື່ອວ່າຈະຕັ້ງຄະນະກຳມະການຂຶ້ນ ບາດໄປແລ້ວລະ ນັ່ງເຂາະເຢາະເຂາະເຢ າະຢູ່ ລະກະສະເໜີຊື່ອອກມາ ຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້ເປັນອັນນັ້ນອັນນີ້ ລະກະພາກັນຕົບມືເອົາ ດັ່ງພູມີ ໜໍ່ສະຫວັນ ລະກະໂງ່ນ ຊະນະນິກອນ ກໍເຂົ້າໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຕຳແໜ່ງຫຍັງໝົດ ຄັນວ່າລຸກຂຶ້ນຖາມວ່າ ອັນນີ້ແມ່ ນໃຜຕັ້ງມາ ເປັນຫຍັງມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ ກໍບໍ່ໃຫ້ຄວາມເປັນທຳຫຍັງ ບາດວ່າເລີກກອງປະຊຸມລະກະໄປລັດຍິງ ລະບາດມາຮອດວຽງຈັນລະກະຈຳເປັນໄປຫາໄທ ໄປຫາອາເມລິກາ ກໍເລີຍມາເກີດສົງຄາມຂຶ້ນໃ ນລາວຈົນເຖິງທຸກໆມື້ນີ້ ກໍວ່າແມ່ນຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນນີ້ຄືກັນວ່າ 13 ອົງການຈັດຕັ້ງ ແຕ່ວ່າອົງການອື່ນໆນັ້ນ ອາດຈະມີການຕ່ຳຕ້ອຍຄ່ອຍໃຈ ຫຼືວ່າ ແນວໃດກໍບໍ່ຮູ້ລະ ກະເລີຍວ່າບໍ່ເຫັນດີນຳ ຈັກໜ້ອຍກໍປ້ອງປ້ອງແປ້ງຜິດ ກັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ເພື່ອແກ້ໄຂອັນນີ້ນີ້ 13 ອົງການຈັດຕັ້ງນີ້ ຍິນດີຈະຮັບເອົາອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຂີດຂຽນປຶ້ມນີ້ຫຼືບໍ່ ເນາະ ຄັນເວົ້າເລື່ອງປະຫວັດສາດລາວເນາະ ແຜ່ນດິນລາວກວ້າງໃຫຍ່ໄພສາ ນເດ້ ສ່ວນໜຶ່ງເປັນຂອງໄທ ສ່ວນໜຶ່ງເປັນຂອງຂະເໝນ ສ່ວນໜຶ່ງເປັນຂອງພະມ້າ ອັນນັ້ນແມ່ນປະຫວັດສາດ ແຕ່ມາຮອດຈຸດນີ້ແລ້ວ ຜູ້ໃດຊຶ່ງມີຄວາມຄິດປັນຍາ ຜູ້ໃດມີອັນສະຕິປັນຍາ ມີຄວາມເສຍສະຫຼະຫັ້ນ ພວ ກເຮົາເປີດໂອກາດ 24 ຊົ່ວໂມງ ລະກະເປີດ 8 ປະຕູ 8 ດ້ານ ເພາະວ່າບໍ່ແມ່ນຂອງເຮົາຜູ້ດຽວ ຊາດບ້ານເມືອງນີ້ນະ ລະກະບໍ່ມີຫຍັງຫວງແຫນ ພວກທີ່ເຮັດນີ້ບໍ່ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຫຍັງຈັກຢ່າງໃນສ່ວນໂຕ ທາງດ້າ ນຄ່າຕອບແທນ ມີຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຄວາມພູມໃຈວ່າໄດ້ເຮັດເທົ່ານັ້ນ ອັນນີ້ ອັນນີ້ຄອຍຮັບເອົາຄວາມຈິງໃຈຂອງ ຂອງຄະນະເຮັດວຽກສູ່ມື້ນີ້ ກະກະແປວ່າ ທ່ານເວົ້າວ່ານີ້ ຖ້າວ່າຫາກມີອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼືຄະນະໃດ ຫຼືຜູ້ ໃດ ຢາກມາເຂົ້າຮ່ວມກັບ 13 ອົງການ ຫຼືວ່າມີຂໍ້ສະເໜີ ຫຼືວ່າຢາກໃຫ້ເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້ ກະແປວ່າຍິນດີຮັບເອົາແມ່ນບໍ່ ໂອ້ຍ ອັນນັ້ນ 100% 24 ຊົ່ວໂມງເລີຍ 24 ຊົ່ວໂມງເລີຍ ຍິ່ງຕ້ອງການ ຍິ່ງຢາກໄດ້ຄວາມຄິດໃໝ່ ຍິ່ງຢາກໃ ຫ້ຄົນຫ້າວຫັນ ມີຄວາມຄິດໃໝ່ໆ ໜຸ່ມນ້ອຍ ຫຼືໃຜກະຢ່າ ເພາະວ່າເຮົາໃຊ້ຫຼັກປະຊາທິປະໄຕເປັນແມ່ພິມເຮັດວຽກ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຜ່ານມານີ້ຕ້ອງຜ່ານຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງຄະນະໝົດ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ມີຜູ້ໃດໄດ້ຜົ ນປະໂຫຍດເລັກນ້ອຍ ແລ້ວກະບໍ່ມີກຸ່ມ ບໍ່ມີກຸ່ມ ບໍ່ມີຄະນະ ບໍ່ຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ໃດໝົດ ແປວ່າທຸກຄົນເອົາມາວາງ on the table round table talk ທໍ່ນັ້ນ ຄັນເວົ້າແບບນີ້ນີ້ເນາະ ກໍຢາກຖາມຊະວ່າ ເພື່ອວ່າຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ນີ້ນະ ໃນ 13 ຄະນະ ຫຼືວ່າບຸກຄົນທີ່ວ່າມາສຶກສາແລ້ວກະມາຂີດຂຽນປຶ້ມ ຫຼືວ່ານະໂຍບາຍນີ້ອອກມານີ້ກໍ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຟັງເບິ່ງເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ດູເດົາໄດ້ວ່າມັນບໍ່ມີບຸກຄົນລຸ້ນໃໝ່ ເກີດນຳຫຼັງໃຫຍ່ນຳຫຼັງນີ້ບໍ່ ມີແມ່ນບໍ່ ມີ ມີ ມີຢູ່ເມືອງຝຣັ່ງ ມີຢູ່ເມືອງອາເມລິກາ ມີ ມີຫຼາຍຄົນ ຢູ່ອົດສະຕຣາລີນີ້ກະມີ ແຕ່ວ່າຄົນຈຳພວກນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຂໍສະຫງວນຊື່ໄວ້ສາກ່ອນ ເຂົາເຈົ້າຂີດຊ່ວຍເຮົາ ຂຽນຊ່ວຍເຮົາ ດັດແປງຄວາມຄິດຊ່ວຍ ເຮົາ ຢູ່ເມືອງຝຣັ່ງຄືກັນ ພວກເຮົາອາໄສພວກໜຸ່ມນ້ອຍ ຢູ່ເມືອງອາເມລິກາຄືກັນ ແຕ່ພວກເຮົານີ້ຄັນເວົ້າແລ້ວບໍ່ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນເປັນເຈົ້າການ ເປັນທີມເວີກ ເພື່ອຢາກຊຸກຍູ້ ຢາກດຶງພວກໜຸ່ມນ້ອຍ ພວກລຸ້ນໃໝ່ນີ້ຂຶ້ ນມາ

ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ມີກົກມີປາຍ ບັດວ່າຮາກຕາຍແລ້ວກໍບໍ່ມີຫຍັງເກີດອີກຈັ່ງຊີ້ນະ ໝາຍເຖິງວ່າມັນບໍ່ມີຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍມາສືບຕໍ່ຕໍ່ໄປຫັ້ນ ກະເລີຍວ່າໝົດໄປຊື່ໆ ອັນນີ້ນີ້ມັນເປັນການຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແຕ່ວ່າພວກທ່ານກະທຳ ມານີ້ໜຶ່ງກໍ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມແດ່ວ່າ ໂດຍສັ້ນໆນີ້ນະ ປຶ້ມຫົວນີ້ທີ່ວ່າມີຫຼາຍໜ້າວ່າຊັ້ນເຖາະ ຂໍໃຫ້ທ່ານສະຫຼຸບຊະວ່າໂດຍສັ້ນໆ ເພື່ອວ່າທ່ານຜູ້ຟັງຈະໄດ້ຊາບນຳເລັກໆນ້ອຍໆນີ້ ຫົວຂໍ້ອັນສຳຄັນຕ່າງໆໃນປຶ້ມຫົວ ນີ້ມີຫຍັງແດ່ ໃນຫຼັກການສ່ວນໃຫຍ່ ຫຼັກການສ່ວນໃຫຍ່ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ພວກເຮົາຕໍ່ສູ້ເພື່ອມີສີ່ຂໍ້ ຂໍ້ທີໜຶ່ງຫັ້ນ ເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄວາມເປັນຊາດລາວ Lao Nation ຄວາມເປັນຊາດ ຂໍ້ທີສອງນັ້ນ ຕໍ່ສູ້ເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຄວາມເ ປັນເອກະລາດຂອງຊາດ ລາວຕ້ອງເປັນເອກະລາດ ຂໍ້ທີສາມ ຕໍ່ສູ້ເຄື່ອນໄຫວເພື່ອອະທິປະໄຕຂອງຊາດ ອື ຂໍ້ທີສີ່ ຕໍ່ສູ້ເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ອື ອັນນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວກະຢູ່ໃນ ປຶ້ມຫົວນີ້ ເພື່ອໃຫ້ຄົນໄດ້ຮູ້ ແລ້ວກະເພື່ອໃຫ້ຊາວໜຸ່ມລູກຫຼານທີ່ວ່າເກີດໃໝ່ໃຫຍ່ລຸນນັ້ນ ໄດ້ເອົາໄປຮຽນຮູ້ ໄປສຶກສາ ບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າລືມບ້ານພໍ່ເມືອງແມ່ເຂົາເຈົ້າ ອືມ ແຕ່ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຖາມຈັ່ງຊີ້ ເພາະວ່າມັນຕຳຫູຕຳຕາຂ້າພະເຈົ້າມານານແລ້ວ ບໍ່ວ່າຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຫຼືວ່າສະຫະລັດອາເມລິກາ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ວ່າເຮັດຫຍັງຢ່າງເປີດເຜີຍນີ້ ກໍຍົກຕົວຢ່າງການເດີນຂະບວນປະທ້ວງບໍ ຫຼືວ່າແນວໃດແນວໜຶ່ງ ບໍ່ວ່າຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຫຼືວ່າໃນສະຫະລັດອາເມລິກາຊີ້ນະ ແມ່ນວ່າເອົາທຸງຊ້າງສາມຫົວມາປາກົດໃຫ້ເຫັນ ແຕ່ວ່າກໍເອົາທຸງຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາບໍ ຫຼືວ່າປະເທດອົ ດສະຕຣາລີມາເຮັດນຳ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວມັນເປັນການໂຈມຕີຂອງພວກຝ່າຍຕົງກັນຂ້າມທີ່ວ່າລູກສະໝຸນຕ່າງປະເທດ ເອີ ຍັງເປັນຂີ້ຂ້າອາເມລິກາຢູ່ ຈັ່ງຊັ້ນລະຈັ່ງຊີ້ ແລ້ວໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ນະ ກ່ຽວກັບປຶ້ມ ຫົວນີ້ ຫຼືວ່ານະໂຍບາຍຕ່າງໆນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມວ່າຈັ່ງຊີ້ ການຂີດຂຽນນີ້ກໍ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆນີ້ກໍ ມັນມີ adviser ຫຼືວ່າຜູ້ແນະນຳຈາກຕ່າງປະເທດ ອາດຈະແມ່ນ CIA ບໍ FBI ບໍ ຫຼືວ່າລັດຖະບານສະຫະລັດບໍ ເພນຕາກອນບໍ ຫຼື ວ່າໃຜກະຢ່ານີ້ ຈາກຕ່າງປະເທດນີ້ມີບໍ ມີ ຄັນວ່າມີນີ້ກະແປວ່າມັນມີການແຊກແຊງຈາກພາຍນອກຕົວະ ໂອ ເຈົ້າ ເຈົ້າຕ້ອງເບິ່ງໃນຮູບນີ້ເດີ້ ໃນເມືອງລາວຫັ້ນນະ ເຂົາອາໄສອັນນາຫວຽດນາມ ເຂົາອາໄສຈີ ນ ເຮົາ ຝ່າຍເຮົາກໍຕ້ອງອາໄສອາເມລິກາ ອາໄສອັນອອສເຕຣເລຍ ອາໄສຍີ່ປຸ່ນ ດຽວນີ້ມັນມີອິນໂດປາຊີຟິກຂຶ້ນ ມັນມີອິນເດຍ ມີອາເມລິກາ ມີອອສເຕຣເລຍ ມີຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງຕ້ານການແຜ່ຂະຫຍາຍອຳນາດຂອງອັ ນນາຈີນ ແລ້ວເມືອງລາວມັນເປັນຈີນໄປຈັກກີ່ເປີເຊັນແລ້ວ ແລ້ວພວກເຮົາອັນລາວອັນອົບພະຍົບ ເຮົາຊິເອົາເຫື່ອເອົາແຮງໃດມາ ຄັນເຮົາບໍ່ອາໄສພວກອັນມະຫາອຳນາດກັບໄຕ້ຫວັນ ຊຶ່ງຕ້ານຈີນຢູ່ແລ້ວ ເ ຫັນບໍ ກໍແມ່ນ ລະກະແມ່ນຢູ່ ການເຮັດຫຍັງນີ້ປະ ພວກທີ່ວ່າດ້ອຍກຳລັງນີ້ ມັນກໍຕ້ອງອາໄສຜູ້ມີກ້າມໃຫຍ່ໆວ່າຊັ້ນເທາະ ແຕ່ວ່າທຳມະດາ ແຕ່ກະທຳມະດາ ແຕ່ວ່າການຂຽນນະໂຍບາຍນີ້ມັນເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນນີ້ແມ່ນວ່ າ ມີແນວຄິດຂອງຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາແກມນຳນີ້ ກໍແປວ່າມັນອາດຈະເປັນຈຸດອ່ອນຖືກການຈູ່ໂຈມຕີຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກຝ່າຍຕົງກັນຂ້າມນີ້ນະ ບໍ່ແມ່ນ ອັນ ເລື່ອງຄວາມຄິດຢາກໄດ້ເອກະລາດໃຫ້ລາວນັ້ນ ມັນ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຄິດຂອງຕ່າງປະເທດ ພວກເຮົາຢາກໄດ້ເອກະລາດໃຫ້ລາວນີ້ ແຕ່ວ່າຢາກໃຫ້ຕ່າງປະເທດນັ້ນຊ່ວຍ ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຄິດຂອງເຂົາ ມັນແມ່ນຄວາມຄິດຂອງເຮົາ ແລ້ວຄັນວ່າລາວບໍ່ເປັນລາວ ເ ຂົາກໍຊ່ວຍເຮົາບໍ່ໄດ້ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວມັນຍາວເນາະ ຂໍຖາມສັ້ນໆຊະວ່າ adviser ຕ່າງໆທີ່ວ່າມາແນະນຳ ຫຼືວ່າໃຫ້ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບການຂຽນນະໂຍບາຍ ຫຼືວ່າປຶ້ມຫົວນີ້ນີ້ນະ ແມ່ນໆ ພໍຊີ້ແຈງໄດ້ບໍວ່າ ຫຼືວ່າ ໃຫ້ວີ່ແວວໄດ້ບໍວ່າແມ່ນ ແມ່ນໃຜເນາະ ມັນກະອາດຊິບໍ່ເໝາະສົມໃນການເປີດເຜີຍເນາະ ແຕ່ກໍຢູ່ໃນວົງແວດຂອງອັນນາການນຳພາຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ເລື່ອງ ເລື່ອງຄົນທີ່ເຮົາຜູກພັນຫັ້ນນະ ອາ ເລື່ ອງຄົນທີ່ເຮົາຜູກພັນຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າເຮົາກໍຮູ້ກັນຢູ່ແລ້ວເດວ່າເຮົາເປັນມ້າແລ່ນ ຄັນມ້າເຮົາມັນຂາຫັກ ມັນກໍແລ່ນບໍ່ໄດ້ ເຂົາກໍບໍ່ໃຊ້ ອັນນີ້ກໍເປັນຂອງທຳມະດາຢູ່ແລ້ວ ແມ່ນບໍລະ ອາ ເພາະສະນັ້ນແລ້ວ ເລື່ອງອັນ ນາ ຕ່າງປະເທດນີ້ມັນຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ມັນຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ແຕ່ວ່າຄວາມຄິດມັນແມ່ນຄວາມຄິດເຮົາ ເຮົາຢາກໄດ້ຫຍັງ ເຮົາຢາກເຮັດຫຍັງ ສຳລັບເຊື້ອຊາດລາວ ຊົນເຜົ່າລາວຫັ້ນແມ່ນຄວາມຄິດຂອງເຮົາ ມັນ ມັນ ມັນມີຢູ່ຕະຫຼອດອັນນີ້ຫັ້ນນະ ອັນ ຄັນເວົ້າຈັ່ງຊີ້ນີ້ ກໍແປວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ວ່າຂີດຂຽນຢູ່ໃນນະໂຍບາຍ ຫຼືວ່າປຶ້ມຫັ້ນ ແມ່ນແນວຄິດຂອງຄົນລາວນີ້ ແຕ່ວ່າມີບາງຂັ້ນບາງຕອນ ທີ່ວ່າຖືກແນະນຳ ຫຼືວ່າໄດ້ຮັບຄວາມ ປຶກສາຈັ່ງຊີ້ນະ ແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກບັງຄັບໃດໆທັງສິ້ນ ແມ່ນບໍ່ເນາະ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ເຂົາຍັງຢາກເຫັນເຮົາເປັນກ້ອນເປັນໜ່ວຍ ເຂົາຍັງຢາກເຫັນເຮົານີ້ເປັນພະລັງ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການອິດທິພົນຂອງຈີນ ຂອງນັ້ນຢູ່ໃນລາວ ຢູ່ໃ ນເຂດອັນ 24 ປະເທດໃນອິນໂດປາຊີຟິກນີ້ຢູ່ແລ້ວ ມັນ ມັນກະເປັນຂອງທຳມະດາຢູ່ແລ້ວເນາະ ໃນ ໃນ ໃນແບບນີ້ນະ ເພາະພວກເຮົາກະມີຄວາມ ຄວາມຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັບພວກຫວຽດນາມເສລີ ຂະເໝນເສລີຄື ກັນເດ້ ເຂົາກະເຮັດຄືກັນກັບເຮົາຈັ່ງຊີ້ລະ ເພື່ອປະເທດຂອງເຂົາ ໂອເຄ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບອກເຕືອນ ຫຼືວ່າສັ່ງທ່ານກະວ່າໄດ້ຈັ່ງຊີ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈອງປຶ້ມຫົວໜຶ່ງເດີ ເອີ ເອົາຫຼາຍຫົວແດ່ ເອົາຫຼາຍຫົວແດ່ ເອົາ ຫຼາຍຫົວຢ້ານອ່ານບໍ່ໝົດ ເອີ ເວົ້າຫຼິ້ນແກມແທ້ນີ້ ບໍ່ສົ່ງໄປໃຫ້ພາກລັດເບິ່ງແດ່ບໍ ເຂົາກະຊິສົນໃຈຫັ້ນລະເນາະ ເຂົາກໍຊິສົນໃຈຫັ້ນແລ້ວ ອັນນີ້ກໍຕ້ອງໄປຮອດເຂົາແນ່ນອນລະ ເພາະວ່າເຮົາຊິເອົາໄປໄວ້ໃນ ແລ library ຂອງແຕ່ລະບ່ອນ ຊຶ່ງເຮົາຕິດຕໍ່ໄດ້ເດ້ ເພາະວ່າໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວໄປເຮັດ research ເຂົາຂຽນ paper ຫ້ອງ 11 12 ເຂົາເຂົ້າໄປອ່ານແດ່ ປຶ້ມແບບນີ້ນະ ໂອເຄ ຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາສະຫຼະເວລາອັ ນມີຄ່າໃຫ້ສຳພາດ ຂໍຂອບໃຈນຳ ອ່າ ຂໍຂອບໃຈ ຂໍຂອບໃຈ ໂອເຄ ບ໊າຍບາຍ ສຳລັບ like share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS Lao ທີ່ Facebook